ຢາກຟັງເລື່ອງຕ່າງໆຫຼາຍຕື່ມດັ່ງດຽວກັນນີ້ບໍ ຈົ່ງຟັງທີ່ Apple Podcast Google Podcast Spotify ຫຼື ທຸກເມື່ອທີ່ທ່ານຟັງ Podcast
ສະບາຍດີທ່ານ ສົມດີ ຂໍໃຫ້ທ່ານລາຍງານຂ່າວຂ່າວ ສຳລັບລາລາຍການໃນມື້ນີ້ໃຫ້ຊາບໄດ້ຄືວ່າ ມັນເປັນຈັ່ງໃດກໍ ລັດຖະບານໄທຈັດບຸນເພື່ອຊອກຫາວຽກເຮັດງານທຳ 1 ລ້ານຕຳແໜ່ງໃຫ້ແກ່ຄົນວ່າງງານໃ ນປະເທດໄທນີ້ນະ ມັນເປັນແນວໃດ ອັນນີ້ກໍຖືວ່າເປັນການຈັດບຸນຫາວຽກຫາງານໃຫ້ຄົນໄທໄດ້ເຮັດວຽກເຮັດງານເນ່ຍ ໃນຊ່ວງໂຄວິດ-19 ນີ້ ຖືວ່າເປັນຄັ້ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍຈັດມາເນາະ 1 ລ້ານກວ່າຕຳ ແໜ່ງ ບຸນເທື່ອນີ້ກໍໃຊ້ຊື່ວ່າ Job Expo Thailand 2020 ພາຍໃຕ້ແນວຄິດ ລວມໄທສ້າງຊາດ ບໍ່ຖິ້ງກັນ ຈັດຂຶ້ນທີ່ສູນນິທັດສະການ ແລະ ການປະຊຸມໄບເທັກ ບາງນາ ກຸງເທບມະຫານະຄອນ ຈັດໂດຍທາງກະຊວງແຮງງານຮ່ວມກັບພາ ກລັດ ແລະກະເອກະຊົນ ໂດຍມີທ່ານ ປະຍຸດ ຈັນໂອຊາ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເປັນປະທານເປີດ ກະມີບຸກຄົນສຳຄັນໃນລັດຖະບານໄປລ່ວມບຸນຈຳນວນຫຼາຍ ແລະ ພາຍໃນບຸນກະມີປະຊາຊົນຜູ້ຫາວຽກຫາງານເຂົ້ າລ່ວມຈຳນວນຫຼາຍເນາະ ມື້ແລກກໍສອງແສນສາມແສນຄົນເນາະ ກໍເພື່ອສົ່ງເສີມການຈ້າງວຽກຈ້າງງານໃໝ່ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຈົບການສຶກສາໃໝ່ ໂດຍມີຕຳແໜ່ງງານຕຳແໜ່ງວຽກເນ່ຍ ກວ່າ 1 ລ້ານຕຳແໜ່ງ ຈາກ ໜ່ວຍງານທັງພາກລັດ ລັດຖະວິສາຫະກິດ ແລະ ເອກະຊົນ ທັງໃນແລະກະຕ່າງປະເທດ ມາລອງລັບຄວາມຕ້ອງການວຽກງານຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ສະຖານະການໂຄວິດ-19 ທີ່ເປັນອຸປະສັກດ້ານເສດຖະ ກິດຢູ່ໃນຂະນະນີ້ເນາະ ການຈັດບຸນ Job Expo Thailand 2020 ນີ້ ກະຈັດຂຶ້ນລະຫວ່າງວັນທີ 26 ເຖິງ 28 ກັນຍາ 2020 ສ່ວນໜຶ່ງກະເປັນການຈ້າງງານ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຈ້າງງານເນ່ຍ ເພີ່ມເຕີມເພື່ອທົດແທນແຮງງານຕ່າງຊາດທີ່ໄດ້ອ ອກໄປຈາກໄທຫວ່າງສະຖານະການໂຄວິດ-19 ເລີ່ມຕົ້ນເນາະ ອັນກ່ຽວກັບເລື່ອງຈັດບຸນສົ່ງເສີມ ຫຼືວ່າຊອກວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ຄົນວ່າງງານໃນປະເທດໄທ ທີ່ວ່າຕ້ອງການຊອກໃຫ້ໄດ້ 1 ລ້ານວຽກນີ້ນະ ມັນກະແປກໆດ້ວຍນີ້ນະ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເວົ້າຈັ່ງຊີ້ວ່າ ມັນບໍ່ແມ່ນກົນອຸບາຍອັນໜຶ່ງໃນດ້ານການເມືອງ ຫຼືວ່າການຫຼິ້ນລະຄອນຊະນິດໃດຊະນິດໜຶ່ງຫຼືບໍ່ ເພາະວ່າຕ້ອງການວຽກນີ້ 1 ລ້ານໃຫ້ແກ່ຄົນໄທວ່າງງານວ່ າຊັ້ນ ແຕ່ວ່າສຳພັດວ່າເອົາຄົນຕ່າງປະເທດມານັບເປັນຫຼາຍລ້ານ ເຂົ້າມາເຮັດວຽກເຮັດການຢູ່ໃນປະເທດໄທ ກະແປວ່າວຽກຢູ່ໃນປະເທດໄທນີ້ມັນມີຢູ່ແລ້ວ ແລະເປັນຫຍັງຄົນໄທບໍ່ເຮັດ ຫຼືວ່າເປັນຫຍັງມ າຊອກວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ຄົນວ່າງງານ 1 ລ້ານຄົນ ມັນເປັນແນວໃດ ເນາະ ບາງວຽກບາງງານນີ້ເນາະ ທາງຄົນໄທສ່ວນໃຫຍ່ກະ ກະບໍ່ນິຍົມເຮັດ ແຕ່ວ່າມາປັດຈຸບັນນີ້ ກະຄືເລື່ອງຂອງສະຖານະການໂຄວິ ດ ໃນພາກອຸດສາຫະກຳຕ່າງໆຫຼາຍໝ່ອງ ບໍ່ ຢ່າງເຊັ່ນວ່າພາກອຸດສາຫະກຳດ້ານຍານຍົນຈັ່ງຊີ້ເນາະ ກະມີການປົດພະນັກງານ ພະນັກງານກໍ ກະວ່າງ ກະວ່າງວຽກວ່າງງານ ກະຄືວ່າຄົນຕົກງານໃນຊ່ວງທີ່ຜ່ ານມາ ທາງລັດຖະບານກະພະຍາຍາມຊ່ອຍ ຊ່ອຍເຕັມທີ່ເນາະ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນເນ່ຍ ມີວຽກມີງານເຮັດໃນຊ່ວງສະຖານະການໂຄວິດ ຈັ່ງຫວ່າງ ຫວ່າງໄວໆນີ້ເນາະ 2-3 ສັບດາທີ່ຜ່ານມາ ກະໄດ້ ເອີ ປະມານ ເດືອນ ເດືອນສິງຫາທີ່ຜ່ານມານີ້ເນາະ ກະໄດ້ປະກາດຮັບຜູ້ທີ່ຈົບການສຶກສາ ບໍ່ວ່າຊິເປັນດ້ານເຕັກນິກ ດ້ານຈົບປະລິນຍາຕີກະແລ້ວແຕ່ນີ້ເນາະ ປະມານ 200,000 ກະຜ່ານໄປແລ້ວຫວ່າງໄວໆນີ້ ເທື່ອນີ້ກະຖືວ່າຈັດຫ າວຽກຫາງານໂດຍລັດຖະບານ ກະມີຕຳແໜ່ງທີ່ຊິຈ້າງໃນສ່ວນໜຶ່ງ ແລະກະທັງພາກເອກະຊົນ ພາກອຸດສາຫະກຳ ກະໄດ້ລວບລວມຄວາມຕ້ອງການແຮງງານ ເພາະວ່າແຮງງານໃນພາກອຸດສາຫະກຳບາງ ສ່ວນທີ່ຍັງບໍ່ປິດ ຂໍ ຂໍເວົ້າຈັ່ງຊີ້ ກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ທ່ານເວົ້າສູ່ຟັງນີ້ ແມ່ນວ່າວຽກງານນີ້ມັນມີເຮັດຢູ່ ແຕ່ວ່າຄົນໄທບໍ່ເຮັດ ຍ້ອນທີ່ວ່າອາດຈະເປັນວຽກບໍ່ມັກ ຫຼືວ່າເປັນວຽກທີ່ຕ່ຳຕ້ອຍດ້ອຍໜ້າ ບໍ່ເຮັດວ່າຊັ້ນເຖາະ ແລ້ວເອົາຄົນຕ່າງຊາດມາເຮັດ ນີ້ກະແປວ່າດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າ ອັນ ວຽກນີ້ມັນມີເຮັດຢູ່ ຍົກຕົວຢ່າງໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍນະ ເຈົ້າຊິສະຫຼາດຫຼັກແຫຼມ ມີປັນຍາເອກປັນຍາໂທເຕັມຕູ້ກໍຢ່າ ໃນເມື່ອທີ່ທ່ ານຕົກງານຫັ້ນ ແມ່ນວ່າຕ້ອງໄປຊອກວຽກເຮັດ ວຽກທີ່ມີເຮັດຫັ້ນ ແມ່ນວ່າຄັນມີແລ້ວຕ້ອງເຮັດ ຄັນບໍ່ເຮັດກໍບໍ່ເປັນຫຍັງ ຄັນບໍ່ເຮັດແລ້ວກະແປວ່າຕັດເງິນວ່າງງານ ບໍ່ໃຫ້ກິນເບ້ຍລ້ຽງສຸກະສັງຄົມ ອັນນີ້ນີ້ ມັນໝ າຍເຖິງວ່າວຽກໃນປະເທດໄທນີ້ມັນມີຢູ່ ແຕ່ວ່າຄົນບໍ່ເຮັດຊື່ໆ ແລ້ວລັດຖະບານມາຈັດສັນອັນນັ້ນອັນນີ້ຂຶ້ນ ຄືເຮັດບຸນເຮັດງານອັນນີ້ນະ ແມ່ນວ່າດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຖາມ ອັນ ແລະໃນກໍລະນີທີ່ວ່າມັນມີການປະທ້ວ ງຕ່າງໆຢູ່ໃນເວລານີ້ ແລະກະມີວິກິດໂຄວິດ-19 ນີ້ ທີ່ວ່າກຳລັງອາລະວາດຢູ່ໃນປະເທດໄທກະດີ ຈັ່ງຊີ້ນີ້ແມ່ນວ່າ ມັນບໍ່ເປັນການກະທຳໃນດ້ານການເມືອງ ຕົບຕາກັນຊື່ໆບໍ ອັນນີ້ກະຖືວ່າມັນ ຄື ຄື ມີຕຳແໜ່ງວ່າງອີ່ ຫຼີເນາະ ກະຄືຢ່າງເຊັ່ນວ່າ ທີ່ ທີ່ມັນວ່າງຢູ່ ກະຄືຕອນນີ້ຄົນຕົກງານຫຼາຍເນາະ ອີ່ຫຍັງກະຕ້ອງເຮັດກັນ ບໍ່ວ່າຊິເປັນເລື່ອງຂອງງານວຽກກໍ່ສ້າງ ຫຼືວ່າວຽກ ທີ່ຕ້ອງໃຊ້ແຮງ ຫຼືວ່າວຽກດ້ານປະມົງທີ່ກຳລັງຂາດແ ຄນຄົນ ຄົນຫຼາຍຢູ່ຕອນນີ້ ເພາະວ່າແຮງງານຕ່າງຊາດເພິ່ນ ເພິ່ນກັບບ້ານຈັ່ງຊີ້ເນາະ ຕອນມື້ ມື້ແລກນີ້ເນາະ ກະຄືວັນທີ 26 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ມີຜູ້ທີ່ມາສະໝັກວຽກນີ້ປະມານ 300,000 ທຸກຄົນກະໄດ້ລົງຕຳແໜ່ງວຽກໄວ້ ແລະກ ະຈົນຮອດວັນທີ 28 ຄາດວ່າ 1 ລ້ານຕຳແໜ່ງນີ້ກະ ກະຊິມີຄົນມາລົງເກືອບທັງໝົດຈັ່ງຊີ້ເນາະ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຖາມຈັ່ງຊີ້ວ່າ ລັດຖະບານໄທທີ່ວ່າມາຈັດບຸນອັນນີ້ຂຶ້ນນີ້ ພວກເພິ່ນແນ່ໃຈບໍວ່າໃນອະນາຄົດຂ້າງໜ້ານີ້ ຈ ະໃຊ້ເວລາດົນນານປານໃດກະຢ່ານີ້ ແມ່ນວ່າວຽກທີ່ຕ້ອງການ 1 ລ້ານວຽກນີ້ ຊິຫາໄດ້ຫຼືບໍ່ ອັນນີ້ກໍຄືມີຕົວເລກແລ້ວ ຄືຕົວເລກທັງໝົດນີ້ກະມີ ມີ 1 ລ້ານຕຳແໜ່ງແລ້ວ ແລະເພາະວ່າກະເປັນວຽກທີ່ທາງລັດຖະບາ ນມີສ່ວນໜຶ່ງ ກະມາລວມກັນກັບທາງພາກ ພາກເອກະຊົນ ພາກທຸລະກິດຕ່າງໆທົ່ວປະເທດຈັ່ງຊີ້ເນາະ ເອົາ ຄັນ ຄັນວ່າມີວຽກ 1 ລ້ານວຽກໃຫ້ເຮັດແລ້ວ ໄປ ໄປ ໄປ ໄປຫຍັງມາຈັດບຸນອັນນີ້ຊັ້ນນະ ບາງສ່ວນນີ້ກໍຄື ປະຊາຊົນນີ້ກະຈາຍຢູ່ທົ່ວປະເທດເນາະ ຢູ່ທົ່ວປະເທດ ແລະຄັນວ່າ ຄັນ ຄັນວ່າກະຈາຍທົ່ວປະເທດ ກໍລົງອິນເຕີອອກເຕີເນັດ ໜັງສືພອກໜັງສືພິມ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງໂຄສະນາໄປ ຄົນມັນກໍໄປສະໝັກເຮັດຕົວະ ແລະຈຳເປັນຫຍັງມາເຮັດບຸນອັນນີ້

ອືມ ກະຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈຢູ່ ເພາະວ່າວຽກມີໃຫ້ເຮັດ 1 ລ້ານວຽກ ຊິວ່າມາເຮັດບຸນ 1 ລ້ານວຽກນີ້ ມັນກໍແປກໆ ເອົາ ຈັ່ງໃດກໍຢ່າ ທ່ານຜູ້ຟັງ ຫຼືວ່າການບ້ານການເມືອງໃນປະເທດໄທ ຈະເຂົ້າໃຈແນວໃດແນວໜຶ່ງ ມັນ ກະເປັນເລື່ອງໜຶ່ງອີກ ແລະເລື່ອງໜຶ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າສົນຈິດສົນໃຈນີ້ແມ່ນວ່າ ກ່ຽວກັບການຄ້າຊາຍແດນລະຫວ່າງບຶງການກັບແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ຂອງພື້ນແຜ່ນດິນສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາ ວນະ ມີມູນຄ່າຫຼາຍຂຶ້ນວ່າຊັ້ນ

ປະມານ 26.23 ລ້ານບາດ ຫຼືເພີ່ມຂຶ້ນ 115.54 ເປີເຊັນ ໂດຍສິນຄ້າທີ່ນຳເຂົ້າກະໄດ້ແກ່ພວກພະລັງງານໄຟຟ້າ ຊາຜົງ ໄມ້ແຜ່ນ ໄມ້ກິດສະໜາ ໄມ້ຄິ້ວບົວ ວັດຖຸຈັກສານເນາະ ຂອງໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນເປັນຕົ້ນເນາະ ອືມ ກ່ຽວກັ ບເລື່ອງນີ້ມັນກະແປກໆ ເພາະວ່າກ່ອນອື່ນນີ້ ສັງເກດທີ່ທ່ານລາຍງານນີ້ແມ່ນວ່າ ມີສົ່ງໄມ້ກິດສະໜາ ໄມ້ຫອມ ໄມ້ນັ້ນໄມ້ນີ້ ກະທັງທີ່ວ່າມີການ ອອກກົດໝາຍ ຫຼືວ່າມີການຕ້ອງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ປ້ຳກົກໄມ້ ໄມ້ທ່ອນ ຫຼືວ່າດັ່ ງໄມ້ເກດສະໜາຈັ່ງຊີ້ນະ ບັດນີ້ນີ້ມີມາສົ່ງ ກໍແປວ່າ ຈັກວ່າຊິເຂົ້າໃຈຈັ່ງໃດ ແລະເລື່ອງໜຶ່ງອີກກະແມ່ນວ່າ ຢາກຖາມທ່ານວ່າ ຊາຍແດນລາວຍັງບໍ່ເປີດເທື່ອນີ້ ໃຫ້ຄົນຕ່າງປະເທດ ຫຼືວ່າໄປມາຫາສູ່ກັນໄດ້ເທື່ອ ນີ້ແມ່ນວ່າ ການຄ້ານີ້ແມ່ນ ແມ່ນເອົາແຕ່ສິນຄ້າໄປບໍ ບໍ່ແມ່ນໃຫ້ຄົນໂດຍສານ ຍົກຕົວຢ່າງວ່າ ພໍ່ໄຮ່ພໍ່ນາຂ້າມມາບຶງການ ແລະມາຊື້ເອົາເຫຼັກຕະປອກຕະປູ ຫຼືວ່າມອງແມ່ນຫຍັງນີ້ ບໍ່ໄດ້ແມ່ນບໍ

ອ່າ ທ່າແພເຮືອຈັກຊີ້ເນາະ ລົດ 10 ລໍ້ຂຶ້ນໄດ້ເທື່ອລະ 5-6 ຄັນຈັ່ງຊີ້ເນາະ ແມ່ນໆ ທ່າເຮືອທີ່ວ່າເອົາລົດຂ້າມໄດ້ເນາະ ແມ່ນໆ ຖ້າເປັນຈຸດຜ່ອນປົນຈັ່ງແຖວບຸ່ງຄ້າຈັ່ງຊີ້ເນາະ ກະຊິໃຊ້ເຮືອຂອງທ້ອງຖິ່ນຈັ່ງຊີ້ນະ ໂອ ຄັນເວົ້າວ່າ ຈຸດຜ່ອນປົນທີ່ວ່າທ່ານລາຍງານກ່ຽວກັບ ການຄ້າລະຫວ່າງບໍລິຄຳໄຊກັບບຶງການນີ້ລະ ແມ່ນວ່າຕະຫຼາດເຊື່ອມປົນ ມັນກະຕ້ອງປ່ອຍໃຫ້ຄົນລາວ ແມ່ຄ້າລາວມາຕົວ ກະທັງທີ່ວ່າປິດຊາຍແດນ ເປັນ ຫຍັງມີຕະຫຼາດເຊື່ອມປົນ ອັນນີ້ກໍຄືທາງ ທາງຈັງຫວັດບຶງການກັບບໍລິຄຳໄຊເນາະ ບໍ່ມີສະພານໄທ-ລາວ ການຂົນຖ່າຍທາງ ທາງເຮືອນີ້ກະ ເຖິງແມ້ວ່າຊິເອົາລົດ 10 ລໍ້ຂຶ້ນໄດ້ ແຕ່ມັນກະບໍ່ສະດວກສະບາຍ ບໍ່ໄດ້ຫຼ າຍຄືຈັ່ງ ຈັ່ງຂົວມິດຕະພາບຈັ່ງຊີ້ເນາະ ເພາະສະນັ້ນກະເລີຍໃຊ້ຈຸດເຊື່ອມປົນສ່ວນໜຶ່ງໃນການຂົນສິນຄ້າ ກະມີເຈົ້າໜ້າທີ່ຄວບຄຸມດູແລ ໂດຍຂົນສົ່ງສະເພາະສິນຄ້າໄປເທົ່ານັ້ນ ໂດຍຜ່ານພໍ່ຄ້າຈັ່ງຊີ້ເນາະ ບໍ່ ມີການ ໂດຍບໍ່ມີການໃຫ້ລາຍຍ່ອຍເຂົ້າໄປ ກັບໄປກັບມາ ມາຊື້ຈັ່ງຊີ້ນະ ອັນ ຕະຫຼາດເຊື່ອມປົນນີ້ ແປວ່າ ແປວ່າໃຫ້ແມ່ຄ້າລາວມານັ່ງຂາຍຢູ່ຕະຫຼາດຫັ້ນບໍ່ ຫຼືວ່າແນວໃດ ບໍ່ແມ່ນ ກະຄືໃຊ້ວິທີພໍ່ຄ້າສັ່ງສິນຄ້າມາເນ າະ ພໍ່ຄ້າໄທກະຕົງລົງເຮືອຂຶ້ນຝັ່ງທາງ ທາງຝັ່ງລາວຈັ່ງຊັ້ນ ບໍ່ໃຫ້ແມ່ຄ້າພໍ່ຂາຍມານັ່ງຂາຍຢູ່ຝັ່ງໄທ ຝັ່ງໄທ ຫຼືວ່າຝັ່ງໄທໄປນັ່ງຂາຍຢູ່ຝັ່ງລາວ ອັນ ບໍ່ ບໍ່ຄືຕະກີ້ເນາະ ສົ່ງແຕ່ສິນຄ້າຢ່າງດຽວເນາະ ອືມ ມີແຕ່ຝັ່ງລ າວສັ່ງມາແລ້ວກະ ອາໂລອາໂລສັ່ງມາ ບໍ່ຊັ້ນກໍຮ້ອງຂ້າມຂອງມາ ແລ້ວກະເອົາລົງເຮືອ ແລ້ວກະຂ້າມໄປຊື່ໆ ແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ໃຊ້ວິທີນັ້ນເນາະ ຊຸມມື້ນີ້ ແລ້ວແຖວຊ່ອງເມັກ ບ່ອນໃດທີ່ວ່າມັນແດນຕໍ່ແດນຈັ່ງຊີ້ ກໍມີຕະ ຫຼາດເຊື່ອມປົນການຄ້າແບບບຶງການບໍລິຄຳໄຊບໍ່ ຕອນຍັງບໍ່ເປີດເນາະ ທົ່ວປະເທດນີ້ກໍຍັງບໍ່ເປີດ ເພາະວ່າທາງລາວເພິ່ນກໍຍັງບໍ່ພ້ອມ ໃນ ໃນຈຸດເຊື່ອມປົນ ແຕ່ວ່າ ອະນຸໂລມໃຫ້ແຕ່ສະເພາະບຶງການຈັ່ງຊີ້ເ ນາະ ໂອ ອັນນີ້ແມ່ນກໍລະນີພິເສດວ່າຊັ້ນຕົວເນາະ ແມ່ນ ເພາະວ່າບຶງການນີ້ບໍ່ມີ ບໍ່ມີຂົວເນາະ ການຂົນຖ່າຍສິນຄ້າມັນກະເຊື່ອງຊ້າ ກະເລີຍຕ້ອງໃຊ້ທາງ ທາງຈຸດເຊື່ອມປົນຊ່ອຍ ໂອເຄ ແລ້ວເລື່ອງໜຶ່ງອີກນະ ປະເທດພະມ້າເຮັດຈັ່ງໃດວ່າຂະຫຍາຍເຂດແດນ lockdown ຕໍ່ຕ້ານ ຫຼືວ່າປ້ອງກັນ ຫຼືວ່າປາບປາມໂຄວິດ-19 ນີ້ນະ ອັນນີ້ມັນເປັນມາແບບໃດ ອັນນີ້ກໍຖືວ່າເລື່ອງຂອງສະຖານະການໂຄວິດ-19 ໃນປະເທດພະມ້າ ຕອນນີ້ກະ ຍັງບໍ່ສາມາດທີ່ຄວບຄຸມໄດ້ ແລ້ວກະມີການກະຈາຍເພີ່ມເຂົ້າໄປອີກ ທາງມຽນມາກໍເລີຍພະຍາຍາມທີ່ຈະພະຍາຍາມລັອກດາວໃນທຸກພື້ນທີ່ທີ່ມີການກະຈາຍຂອງໂຄວິດ-19 ເນາະ ໂດຍເລື່ອງນີ້ເນາະ ທາງກ ະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ກິລາຂອງມຽນມາ ກະໄດ້ອອກຖະແຫຼງການລະບຸວ່າ ທາງລັດຖະບານມຽນມາ ຂະຫຍາຍຂອບເຂດການບັງຄັບໃຊ້ມາດຕະການຢູ່ໃນທີ່ພັກອາໄສ ໃນພື້ນທີ່ເຂດມັນທະເລ ພະໂຄ ອິລະວະດີ ແລ້ວກໍລັດມອນ ລວມ 11 ເມືອງ ກະເພື່ອຢັບຢັ້ງການກະຈາຍຂອງໂຄວິດ-19 ຫຼັງຈາກທີ່ບັງຄັບໃຊ້ມາດຕະການດັ່ງກ່າວ ໃນພື້ນທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງນະຄອນຢ່າງກຸ້ງ ສູນກາງການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ຂອ ງມຽນມາ ຫວ່າງບໍ່ກີ່ສັບດາທີ່ຜ່ານມານີ້ເນາະ ໂດຍທັງນີ້ເນາະ ຈຳນວນຜູ້ຕິດພະຍາດໂຄວິດ-19 ຂອງມຽນມາ ກະໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍ ຫຼັງພົບການແຜ່ລະບາດພາຍໃນປະເທດທີ່ລັດຢະໄຂ່ ຫວ່າງກາງເດືອນສິງຫ າທີ່ຜ່ານມາ ກະເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານມຽນມາ ກະເລັ່ງຫາມາດຕະການ ຄວບຄຸມການກະຈາຍຂອງໂຄວິດ-19 ຢ່າງເຂັ້ມຂຸ້ນທົ່ວປະເທດ ທຸກພື້ນທີ່ ຂະນະທີ່ລ່າສຸດເນາະ ຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ນີ້ຂອງມຽນມາ ກໍຢູ່ທີ່ 9,112 ຄົ ນ ແລະກະມີຜູ້ເສຍຊີວິດລວມ 174 ຄົນເນາະ ມັນກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່າ ພະມ້າ lockdown ຕໍ່ຕ້ານ ຫຼືວ່າກັນໂຄວິດ-19 ນີ້ນະ ທີ່ວ່າທ່ານເວົ້າວ່າມີເປັນແລ້ວ 9,112 ຄົນ ແລະກະຕາຍກະຫຼາຍເຕີບນີ້ ແມ່ນວ່າຈຳນວນທີ່ທ່ານລາຍງານນີ້ ມັ ນທະວີຂຶ້ນບໍ່ ຫຼືວ່າຈຶ້ງຢູ່ ຄືທະວີຂຶ້ນເກືອບທຸກມື້ເນາະ ມີລາຍງານມາມາທຸກມື້ເນາະ ທາງສະຖານະການໃນ ໃນມຽນມາ ເພາະວ່າປະເທດໄທນີ້ຕິດການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ໃນມຽນມາ ເພາະວ່າມີຊາຍແດ ນຕິດກັບ ອາ ປະເທດມຽນມານີ້ຫຼາຍຈັງຫວັດ ກໍແປວ່າຈຳນວນຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃນປະເທດພະມ້ານີ້ທະວີຂຶ້ນ ກະທັງທີ່ວ່າມີລັອກດາວຢູ່ເມືອງຢ່າງກຸ້ງ ຢ່າງຊີ້ນ ຢ່າງປູຢ່າງປາ ແນວໃດກະຢ່ານີ້ ກະແມ່ນວ່າບໍ່ມີ ຄວາມສຳເລັດນີ້ ແມ່ນວ່າລັດຖະບານພະມ້ານີ້ ເພິ່ນ ເພິ່ນ ເພິ່ນກໍພະຍາຍາມຢູ່ ແຕ່ວ່າເພິ່ນມອງເຫັນບໍ່ວ່າມັນບໍ່ສຳເລັດ ແລະພວກເພິ່ນຈະເຮັດແນວໃດໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ ພວກເພິ່ນໄດ້ຊີ້ແຈງອະທິບາຍບໍ່ ອັນນີ້ກະ ກ ະບໍ່ໄດ້ຊີ້ແຈງອະທິບາຍ ພຽງແຕ່ວ່າກະພະຍາຍາມ ພື້ນທີ່ໃດທີ່ມີບັນຫາ ກໍສິມີການໃຊ້ມາດຕະການຄວບຄຸມຄືກັບ ຄືກັບນະຄອນຢ່າງກຸ້ງເນາະ ພວກທີ່ວ່າເປັນ 9,000 ປາຍກວ່າຄົນນີ້ນະ ມັນ ມັນສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຢູ່ໃນເ ມືອງບໍ່ ຫຼືວ່າຊົນນະບົດ ບ້ານນອກບ້ານນາຂອງປະເທດພະມ້າ ສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ ຢູ່ກາງ ໃຈກາງຂອງນະຄອນຢ່າງກຸ້ງເນາະ ເປັນ ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ໂອ ແປວ່າເມືອງໃຫຍ່ໆ ນະຄອນໃຫຍ່ໆ ທີ່ວ່າມີຄົນແອອັດກັນຫຼາຍ ພຸ້ ນແຫຼະເນາະ ແມ່ນ ແລ້ວໃນສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ທີ່ມີປະຊາຊົນບໍ່ຮອດ 8 ລ້ານຄົນນີ້ນະ ແມ່ນວ່າເປັນໂຄວິດ-19 23 ລາຍ ແລະກໍບໍ່ຕາຍຈັກຄົນນີ້ນະ ແມ່ນວ່າເຖິງເວລານີ້ ມັນກໍບໍ່ທະວີຂຶ້ນ ຈຶ້ ງຢູ່ວ່າຊັ້ນເທາະ ບໍ່ຂຶ້ນບໍ່ລົງ ແຕ່ວ່າໃນປະເທດໄທເດ ເປັນແນວໃດເນາະ ຂໍໃຫ້ເວົ້າຫຍໍ້ໆໃຫ້ຊາບແດ່ ຄືປະເທດໄທຕອນນີ້ກະຖືວ່າ ຕົວເລກຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອກະມີເພີ່ມຂຶ້ນ ມື້ລະ 2 ຄົນ 3 ຄົນ 5 6 ຄົນ ບໍ່ເກີນນີ້ ປະມາ ນນີ້ ກໍແຕ່ວ່າເປັນຄົນທີ່ ເດີນທາງມາຈາກຕ່າງປະເທດ ເປັນຄົນໄທເຂົ້າມາເພື່ອທີ່ຈະກັບບ້ານຈັ່ງຊີ້ເນາະ ແລະກະມີການເຂົ້າສູ່ລະບົບ state quarantine ທີ່ລັດຖະບານຈັດຂຶ້ນ ກະ ກະມີການກວດພົບ ແລະກະຮັກສາຫາຍ ຮັກ ສາເສັດແລ້ວ ກະຈັ່ງຄ່ອຍສິອະນຸຍາດໃຫ້ ໃຫ້ກັບບ້ານໄດ້ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ແຕ່ວ່າຄົນທີ່ຕິດພະຍາດໃນປະເທດ ຕອນນີ້ບໍ່ມີເນາະ ບໍ່ມີມາ ຫຼາຍເດືອນແລ້ວເນາະ ຄົນຕ່າງປະເທດເນາະ ສິເຂົ້າມາແບບໃດກໍຢ່າ ມາໃ ນປະເທດໄທນີ້ ແລະນຳໄປຄວາຣັນທີນນີ້ນະ ໄດ້ເສຍຄ່າຫຼາຍປານໃດເນາະ ແລະແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ເສຍ ຖ້າເປັນຄົນໄທທີ່ເດີນທາງມາຈາກຕ່າງປະເທດເພື່ອກັບບ້ານຈັ່ງຊີ້ເນາະ ທາງລັດຖະບານເປັນຄົນ ຄົ ນຈ່າຍໃຫ້ ແຕ່ຖ້າເປັນນັກທ່ອງທ່ຽວ ນັກທຸລະກິດທີ່ເດີນທາງເຂົ້າມາສິທ່ອງທ່ຽວ ຫຼືວ່າມາເຮັດທຸລະກິດ ຈະຕ້ອງອອກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເອງທັງໝົດ ບໍ່ວ່າຊິເປັນຄ່າທີ່ພັກ ຄ່າອາຫານ ຫຼືຄ່າດູແລທາງການແພດຈັ່ງຊີ້ເ ນາະ ເພິ່ນເອົາໄປຄວາຣັນທີນນີ້ ເອົາໄປນອນຢູ່ໂຮງແຮມພຸ້ນ ແມ່ນບໍ ເປັນໂລງແລມທັງໝົດ ໂລງແລມ ຣີສອດ ແລ້ວແຕ່ທາງລັດຖະບານຈັດໃຫ້ ອື ຄັນວ່າເປັນໂຮງແຮມ ຫຼືວ່າຣີສອດ ທີ່ວ່າລັດຖະບານຈັດໃຫ້ນີ້ ບໍ່ແ ມ່ນເພິ່ນເອົາໄປໄວ້ສາຂາຂອງໂຮງແຮມ ຫຼືວ່າຣີສອດຂອງເພິ່ນບ່ອນແພງໆພຸ້ນບໍ ຖ້າເວົ້າເຖິງເລື່ອງຂອງໂລງແລມເນາະ ຖ້າເວົ້າເປັນພາສາບ້ານເຮົາ ກໍຄືໂລງແລມລະດັບ 5 ດາວກໍມີ 4 ດາວກໍມີ ສ່ວນໃຫ ຍ່ກະຊິເປັນໂລງແລມທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ມີລະບົບດູແລການເຂົ້າອອກຢ່າງ ຢ່າງເຂັ້ມງວດຈັ່ງຊີ້ເນາະ ກະແປວ່າມັນບໍ່ຫຼຸດສີ່ຫ້າພັນດອນໂຕນີ້ແມ່ນບໍ ກະ ກະບໍ່ໜ້າຊິຫຼຸດເນາະ
ຄັນວ່າເປັນຈັ່ງຊີ້ນີ້ ຫວ້າຍ ອັນນີ້ເວົ້າຫຼິ້ນແຕ່ວ່າແກມແທ້ນີ້ນະ ເອົາໄປໄວ້ຢູ່ຖຽງນາພຸ້ນບໍ່ດີກວ່າບໍ ເພາະວ່າມັນກະໄກໝູ່ແດ່ ແລ້ວກະໄປມາກະບໍ່ໄດ້ແດ່ ເອົາໃສ່ເຮລິຄອບ ຢ່ອນລົງທົ່ງນາໄກໆພຸ້ນ ບໍ່ຮູ້ທາງໄປອີ ກ ແລ້ວກະໄປຄວາຣັນທີນຢູ່ຫັ້ນ ມັນ ມັນກະບໍ່ໄດ້ເສຍເງິນ ກະຊິດີກວ່າບໍ ອັນນີ້ເວົ້າ ໂອ ອັນນີ້ແກມແທ້ເດີ້ ອັນ ອັນນີ້ເນາະ ອັນນີ້ເນາະ ກະຄືເຮັດຈັ່ງຊັ້ນກະຄືບໍ່ໄດ້ດອກ ເພາະວ່າການ ການດູແລເລື່ອງຂອງສຸຂະພ າບ ການເຂົ້າຢູ່ລະບົບລັອກດາວ ຢູ່ ຢູ່ໃນ ໃນພື້ນທີ່ນີ້ເນາະ ທຸກມື້ກະຊິມີທັງ ທັງຄຸນໝໍ ທັງ ອສມ ຄືອາສາສະໝັກສາທາລະນະສຸກນີ້ເນາະ ທີ່ຕ້ອງເຂົ້າໄປວັດອຸນຫະພູມ ເອົາເລື່ອງຂອງນ້ຳມູກນ້ຳລາຍນີ້ໄປ ໄປກວດ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ຕ້ອງດູແລ ແລ້ວກະເລື່ອງຂອງອາຫານການກິນ ຕ້ອງສົ່ງທຸກມື້ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອາ ເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າເຫັນເດີ້ ອອກ YouTube ນະ ຈັກແມ່ນບໍ່ແມ່ນເດີ້ອັນນີ້ນະ ກະຄັນບໍ່ແມ່ນກະບໍ່ໃຫ້ຖືສາ ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າ ຖ່າຍທອດອອກຢູ່ YouTube ຢູ່ສະຫວັນນະເຂດບໍ ພວກທີ່ວ່າຄົນງານລາວກັບຈາກ ໄປຈາກປະເທດໄທນີ້ ເອົາໄປໄວ້ໂຮງຮຽນ ແລ້ວກະມີຕຳຫຼວດຈັບປືນຍາມຢູ່ ແຕ່ວ່າພວກທີ່ວ່າຖືກຄວາຣັນທີນ ຈັບໄປກັກໄວ້ຢູ່ໃນໂຮງ ຮຽນນັ້ນ ແມ່ນວ່າອອກມານີ້ ມາເອົາອາຫານການກິນທີ່ວ່າໃສ່ປິ່ນໂຕ ພໍ່ແມ່ຍາດຕິພີ່ນ້ອງເຂົາເຈົ້າໄປສົ່ງຈັ່ງຊີ້ນະ ອອກມາແລ້ວກະເອົາປິ່ນໂຕຍື່ນໃຫ້ ແລ້ວກະເຂົ້າໄປ ແບບວ່າໄປໃສບໍ່ໄດ້ ແຕ່ວ່າຢູ່ໃນໂຮງຮ ຽນລະ ແຕ່ວ່າເອົາອາຫານການກິນຈາກພໍ່ແມ່ ອັນນີ້ກະເປັນການດູເດົາໄດ້ວ່າ ປາເສື່ອມຸ້ງກະແມ່ນພໍ່ແມ່ລະ ຫຼືວ່າຍາດຕິພີ່ນ້ອງເອົາໄປໃຫ້ນີ້ ມັນກະເປັນວິທີການໜຶ່ງ ສົ່ງແມ່ພະຍາດອອກມາຫຼືບໍ່ນັ້ນ ກະ ກະ ກະ ບໍ່ຮູ້ ແຕ່ວ່າອັນນີ້ເຫັນ YouTube ເຂົາເຈົ້າຖ່າຍທອດອອກມາ ແລ້ວ YouTube ມັນຄົງຈະບໍ່ແມ່ນ Fake News ເພາະວ່າມັນມີຕຳຫຼວດຢູ່ຫັ້ນ ແລ້ວກະມີໂຮງຮຽນຢ່າງດີພຸ້ນແມ ອັນນີ້ກະເປັນເລື່ອງໜຶ່ງອີກ ແລ້ວຫັນໄປເວົ້າກ່ຽວກັບປະເທດພ ະມ້ານີ້ນະ ພວກເພິ່ນໄດ້ກະຕວງບໍວ່າມື້ໃດຊິຜ່ອນຄາຍລັອກດາວຂອງພວກເພິ່ນ ໂອ ອັນນີ້ເນາະ ກະ ກະບໍ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງກັນເນາະ ເພາະວ່າ ມັນເປັນເລື່ອງຂອງການ ການກະຈາຍຂອງເຊື້ອໂລກເນາະ ກະບໍ່ ຮູ້ວ່າມື້ໃດຊິ ຊິຍຸຕິ ຫຼືວ່າມື້ໃດຊິ ຊິເໝິດຈັ່ງຊີ້ ມັນກະຍັງ ຍັງຄາດເດົາບໍ່ໄດ້ເນາະ ເອົາ ຈັ່ງໃດກໍຢ່າ ຂ່າວ ຂ່າວທີ່ທ່ານລາຍງານໃຫ້ຊາບນີ້ ກະແມ່ນວ່າເປັນທີ່ສົນຈິດສົນໃຈບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍ ຂໍຂອບໃຈນຳ ຂອບໃຈທ່ານ ຄຳເຫຼັກ ສົມດີ ມີໄຊ ລາຍງານ SBS
ທ່ານຊອກຟັງ ແລະ ໃຫ້ການມັກຊອບພາກລາຍການພາສາລາວໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ໂອແຮງໄດ້ຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ